ສະຫະລັດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຫຼຸດງົບປະມານດ້ານປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງຕົນລົງ ໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍປໍລະປັກ ຣັດເຊຍ ຈີນ ອີຣານ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານລູກສອນໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕໍ່ໄປ ທຳນຽບຫ້າແຈອະທິບາຍເຖິງໂຄງການຫຼຸດເງິນທຶນຂອງອົງການປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຈາກ 9,900 ລ້ານໂດລາໃນປີກາຍນີ້ ລົງສູ່ 9,400 ລ້ານໂດລາໃນງົບປະມານປີນີ້ ໃນກ ານຫັນປ່ຽນຈຸດເພັ່ງເລັງໄປໃສ່ນະວັດຕະກຳ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີລຸ້ນຫຼັງ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຄວາມສາມາດທາງດ້ານປ້ອງກັນພາຍໃນບໍ່ຫຼາຍປີມານີ້ ແຕ່ດັ່ງທີ່ Brian Padden ລາຍງານມານັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ພວກນັກວິເຄ າະດ້ານປ້ອງກັນປະເທດພາກັນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກລູກສອນໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະລັດ ດັ່ງສາລີຈະສະເໜີລາຍລະອຽດໃນອັນດັບ ຕໍ່ໄປ ອີງຕາມບົດທົບທວນຄືນດ້ານລູກສອນໄຟປ້ອງກັນຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ເພັນຕາກອນ ແລ້ວແມ່ນວ່າ ຈີນມີລູກສອນໄຟນິວເຄຼຍຢູ່ປະມານ 125 ລູກ ທີ່ສາມາດຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຫະລັດໄດ້ ຣັດເຊຍໄດ້ສ້າງຄວາມສາມາ ດດ້ານລູກສອນໄຟຄຣູສໄລຍະຍາວ ທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າເປັນການລະເມີດສັນຍາກຳລັງນິວເຄຼຍໄລຍະປານກາງ ທັງຍັງອ້າງວ່າໄດ້ສ້າງລູກສອນໄຟລຸ້ນໃໝ່ Hypersonic Hyperfast ເພີ່ມເຂົ້າໃສ່ໃນສາງອາວຸດຍຸດທະສາດທີ່ກ ວ້າງໃຫຍ່ຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອຜະລິດລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແລະ ອາດຈະຮື້ຟື້ນການທົດລອງຄືນໃໝ່ ຖ້າວ່າການເຈລະຈາກັບສະຫະລັດລົ້ມແຫຼວ ແລະ ເມື່ອບໍ່ ດົນມານີ້ ອີຣານກໍໄດ້ອ້າງວ່າມີລູກສອນໄຟຄຣູສໄລຍະໄກລູກໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ທົດລອງສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ສຳເລັດຜົນ ເຊິ່ງສະຫະລັດເວົ້າວ່າລະເມີດຂໍ້ຫ້າມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລ ຢີຂອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນທີ່ໃຊ້ເຣດາທີ່ມີພະລັງແຮງ ແລະ ລູກສອນໄຟສະກັດກັ້ນເພື່ອຍິງໃຫ້ຕົກລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາ ປັດຈຸບັນສ ະຫະລັດມີລູກສອນໄຟສະກັດກັ້ນຢູ່ 44 ລູກ ທີ່ຍິງຈາກໜ້າດິນ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ຢູ່ໃນລັດອາລາສກາ ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ຈະສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟໄລຍະຍາວ ກາງອາກາດ ຢູ່ສູງເທິງບັນຍາກາດ ທັງວາງແຜນ ວ່າຈະໃຫ້ມີຕື່ມ ລະບົບ Aegis ກັບ THAAD ແລະ Patriot ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບລູກສອນໄຟຂະໜາດກາງ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ ຢ່າງໃດກໍດີ ພວກນັກວິເຄາະດ້ານຄວາມປອດໄພກໍເປັນຫ່ວງວ່າ ຂໍ້ສະເໜີຕັດງົບປະມານຈະເຮັ ດໃຫ້ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວຢຸດສະງັກ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ Rebecca ຈາກສະຖາບັນ Hudson ເວົ້າວ່າ The US government needs to increase its missile defense capabilities ລັດຖະບານສະຫະລັດມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດທາງດ້ານລູກສອນໄຟປ້ອງກັນ ໝ າຍຄວາມວ່າຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍໂຄງການທົດລອງ ບາງທີອາດໃຫ້ມີຈຳນວນລູກສອນໄຟສະກັດກັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ສະຫະລັດຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອພັດ ທະນາ ເທັກໂນໂລຢີເລເຊີເທິງອາວະກາດ ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຈະໄປທຳລາຍລູກສອນໄຟໃນເວລາມັນຂຶ້ນໄປ ຫຼື ຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ມັນໄດ້ມີຄວາມຈຳເປັນຄືກັນວ່າ ພວກລູກສອນໄຟຈະມີການຫັນປ່ຽນໄ ປຈາກພາກຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອເພັ່ງເລັງໃສ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ເບນຳ ເບນ ຕາລີບລູ ຈາກມູນນິທິເພື່ອປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ ກ່າວວ່າ We have allies and partners in both parts of the world, the Persian Gulf area and Northeast Asia.
ພວກເຮົາມີພັນທະມິດ ແລະ ພາຄີ ຢູ່ທັງສອງພາກສ່ວນຂອງໂລກ ຄືຢູ່ເຂດອ່າວເປີເຊຍ ແລະ ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະ ມັນເປັນສ່ວນປະກອບຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາ ເພື່ອຕ້ານຢັນ ໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ລູກສອນໄຟຂອງອີຣານ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ ການເພີ່ມທະວີຈຳນວນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຈາກຝ່າຍປໍລະປັກຂອງອາເມລິກາ ດັ່ງທີ່ພວກນັກວິເຄາະໄດ້ເວົ້າໄປນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃ ຫ້ມີການລົງທຶນທໍ່ໆກັນ ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີລູກສອນໄຟປ້ອງກັນ ສາລີ ຈິດຕະບໍລະວົງ VOA